بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت، مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار يۇقىرىدا بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدىڭلار. تۆۋەندە دىققىتىڭلار تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.

خىتاي خەۋەرلەر تورىنىڭ خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە خىتاي دائىرىلىرى تەكلىماكان قۇملۇقىدا ئۇزۇنلۇقى ئىككى يۈز يەتمىش ئالتە كىلومېتىردىن ئاشىدىغان تۆتىنچى قۇملۇق تاشيولىنى پۈتتۈرۈپ ئىشقا كىرىشتۈرگەن بۇ تاشيولنىڭ قۇرۇلۇشى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلنىڭ بېشىدا باشلانغان بولۇپ ئۇ شىمالدىكى تۇمشۇق شەھىرىدىن باشلىنىپ جەنۇبتىكى قۇرۇمقاش شەھىرىدە ئاياغلىشىدىكەن بۇ ئارقىلىق ئىككى شەھەر ئارىسىدىكى ئەسلىدىكى ئالتە سائەتلىك مۇساپە ئۈچ سائەتكە چۈشۈرۈلگەن يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى غايەت زور مىقداردا مەبلەغ سېلىپ تەكلىماكان قۇملۇقىنى كېسىپ ئۆتىدىغان تاشيوللارنى ياساپ رايوننىڭ قاتناش تورىنى ھەر تەرەپكە تۇتاشتۇرماقتا ئىلگىرى ئۇلار تەكلىماكان قۇملۇقىنى كېسىپ ئۆتىدىغان چەرچەن لوپنۇر قۇملۇق تاشيولى بۈگۈر نىيە ئارال خوتەن قۇملۇق تاشيوللىرىنى ياساپ چىققانىدى خەۋەردە دېيىلىشىچە بۇ تۆتىنچى قۇملۇق تاشيولىنىڭ ئىشقا كىرىشتۈرلۈشى بىلەن تەكلىماكان قۇملۇقى ئەتراپى پۈتۈنلەي تۇتاشتۇرۇلۇپ قاتناشقا توسالغۇ پەيدا قىلالمايدىغان ھالەت شەكىللەنگەن خىتاينىڭ تەكلىماكان قۇملۇقىنى تۇتاشتۇرىدىغان بۇ قۇرۇلۇش تۈرى بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ مۇھىم تۈرى بولۇپ ئۇ يەنە تاشيول تۆمۈريول ۋە ھاۋا قاتنىشىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

يەتتىنچى نويابىر كۈنى كانادادىكى ئۇيغۇر ھەقلىرىنى ھىمايە قىلىش قۇرۇلۇشى ۋە كىشىلىك ھوقۇق ھەرىكىتى گۇرۇپپىسىدىن ئىبارەت ئىككى تەشكىلات كانادانىڭ يەر شارى ئىشلىرى مىنىستىرلىقىغا دوكلات سۇنۇپ ئۇلاردىن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلغانلىقى ئىسپاتلانغان يەتتە خىتاي شىركىتىنىڭ مەھسۇلاتلىرىنىڭ كاناداغا كىرىشىنى چەكلەشنى تەلەپ قىلغان ئۇلار ھۆكۈمەتكە يوللىغان بۇ تەكلىپىنى قانۇنسىز دېڭىز ھەرىكىتى ناملىق مۇستەقىل تەتقىقات ئورنىنىڭ يېقىندا ئېلان قىلىنغان دوكلاتىغا ئاساسەن تەييارلىغان بۇ ئورگان بۇ يىل ئونىنچى ئايدا تۆت يىللىق تەكشۈرۈش ئارقىلىق ئاز دېگەندە ئون خىتاي دېڭىز مەھسۇلاتى شىركىتىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلىدىغانلىقى شىمالىي ئامېرىكا بازىرىغا كىرىۋاتقان دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنىڭ زور بىر قىسمىنىڭ خىتايدىن كېلىدىغانلىقىنى ئاشكارىلىغان كانادا ھۆكۈمىتىگە تەكلىپ سۇنغان يۇقارقى ئىككى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى خىتاينى كۆزدە تۇتۇپ ماقۇللىغان ئالاھىدە ئىقتىسادىي تەدبىر قانۇنى بويىچە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلغان خىتاي شىركەتلىرىنى جازالاپ ئۇلارنىڭ مەھسۇلاتلىرىنى كانادا بازىرىدىن چەكلەشكە چاقىرغان جازا قوللىنىش تىزىملىكىگە ئېلىنىش تەلەپ قىلغان يەتتە خىتاي شىركىتى يەنتەي سانكو بېلىقچىلىق شىركىتى يەنتەي لوڭۋېن يېمەكلىكلىرى چىشەن گۇرۇھى شەندوڭ مېيجيا گۇرۇھى چىڭداۋ تيەنيۈەن سۇ مەھسۇلاتلىرى رۇڭ سىنسى گۇرۇھى ۋە شىنجاڭ جوڭتەي جيخۇي مۇلازىمىتى قاتارلىق شىركەت ۋە مۇئەسسەسەلەردىن ئىبارەتكەن قانۇنسىز دېڭىز ھەرىكىتى تەشكىلاتى تەكشۈرۈشىدە پەقەت يەنتەي ساڭكو بېلىقچىلىق شىركىتىنىڭ ئۆزىدىلا ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن بېرى ئاز دېگەندە مىڭ نەپەر ئۇيغۇر ئىشچىنىڭ مەجبۇرىي ئىشلىتىلگەنلىكىنى قەيت قىلغان ئىدى ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى يەتتىنچى دېكابىر پەيشەنبە كۈنى بېيجىڭدا خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشۈپ ئىككى تەرەپ ئارىسىدىكى سودا تەڭپۇڭسىزلىقى كىشىلىك ھوقۇق ئۇكرەينىيە مەسىلىسى قاتارلىق بىر قاتار مەسىلىلەر ئۈستىدە سۆھبەتلەشكەن ياۋروپا ئىتتىپاقى كومىتېتىنىڭ رەئىسى ئۇرسۇلا ۋون دېر لېيېن ۋە ياۋروپا كېڭىشىنىڭ رەئىسى چارلىز مىشېل قاتارلىقلارنىڭ خىتاي زىيارىتى باشلىنىش ئالدىدا ھەر قايسى كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى بايانات ئېلان قىلىپ ئۇلارنى ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا بولۇپمۇ راھىلە داۋۇت ئىلھام توختى قاتارلىق ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ئۇچرىغان كىشىلەرنىڭ قويۇپ بېرىلىشىنى تەلەپ قىلىشقا چاقىرغانىدى ياۋروپا ئىتتىپاقى ھەيئىتى يەتتىنچى دېكابىردىكى ئۇچرىشىشتىن كېيىن ئېلان قىلغان يازما باياناتىدا ئۆزلىرىنىڭ خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتى بولۇپمۇ ئۇيغۇر ئېلى ۋە تىبەتتىكى سىستېمىلىق كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسى ھەققىدىكى ئەندىشىلىرىنى ئۇچرىشىشتا قايتا تەكىتلىگەنلىكىنى ۋە خىتاينى ۋەدىلىرىگە ئەمەل قىلىشقا چاقىرغانلىقىنى بىلدۈرگەن ياۋروپا ئىتتىپاقى كومىتېتى رادىيومىزنىڭ بۇ ھەقتىكى سوئاللىرىغا قايتۇرغان ئىنكاسىدا ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان ھەر دەرىجىلىك ئۇچرىشىشلىرىدا داۋاملىق ھالدا ئۇيغۇر مەسىلىسى جۈملىدىن خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنى تىلغا ئېلىپ كەلگەنلىكىنى ئەسكەرتكەن رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ بۇ زىيارەتتە ھەل قىلماقچى بولغان ئاساسلىق مەسىلىسى خىتاي بىلەن بولغان سودىدىكى تەڭپۇڭسىزلىقنى تۈگىتىش ئىكەن بىراق ئۇچرىشىشتا سودىدىكى زىددىيەتنى ھەل قىلىشقا مۇناسىۋەتلىك كونكرېت قەدەم ئېتىلمىغان ئىككى تەرەپ يەنە روسىيىنىڭ ئۇكرائىنىيەگە قاراتقان تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشىنى توختىتىش مەسىلىسىدىمۇ بىر ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلالمىغان.
يېقىندا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى ۋە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئىشچىلار ئۇيۇشمىسى قاتارلىق تۆت تارماق بىرلىكتە يېڭى دەۋردىكى ئىناق ئەمگەك مۇناسىۋىتىنى مۇستەھكەملەش ۋە چوڭقۇرلاشتۇرۇش پىلانى ناملىق بىر پىلاننى ئېلان قىلغان خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدە مەلۇم بولۇشىچە بۇ پىلان ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئەمگەكچىلەرنىڭ ھوقۇقى ۋە مەنپەئەتىنى قوغداشنى ئىلگىرى سۈرىدىكەن كارخانىلارنىڭ ئىشچىلارنىڭ ھوقۇقىغا ھۆرمەت قىلىپ قانۇنغا رىئايە قىلىشىغا تۈرتكە بولىدىكەن ئىشقا ئورۇنلىشىشنى قېلىپلاشتۇرىدىكەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەش دېگەن پىلان ئاستىدا ئۇيغۇرلارنى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئىچى ۋە سىرتىدىكى ھەر ساھە ھەر كەسىپكە تەۋە زاۋۇت كارخانىلاردا ئىشقا سېلىۋاتقانلىقىغا دائىر ئىسپاتلار كۆپلەپ ئوتتۇرىغا چىقىپ خەلقئارادا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسى كۈچلۈك دىققەت قوزغاۋاتقان بىر پەيتتە ئۇيغۇر رايونى دائىرىلىرىنىڭ ئەمگەكچىلەر ھوقۇقىنى تەكىتلىشى دىققەت قوزغىماقتا خەۋەرلەردە ئېيتىلىشىچە بۇ پىلاندا ئاساسلىق كارخانا سانائەت باغچىسى يېزا بازار ۋە تارماق رايونلارنىڭ ئەمگەك مۇناسىۋىتىنى مۇستەھكەملەش ۋە چوڭقۇرلاشتۇرۇشقا مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنلار ئايدىڭلاشتۇرۇلغان بولۇپ توقۇنۇشنى مۇرەسسەلەشتۈرۈش خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئەمگەكچىلەرنىڭ ھوقۇقىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش كارخانا بىلەن ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش تەڭ پايدا ئېلىش دېگەندەك ئۇقۇملارغا چۈشەنچە بېرىلگەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەمدە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىۋاتقانلىقى ئاشكارىلانغاندىن كېيىن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تۇنجى بولۇپ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە تاقابىل تۇرۇش قانۇنى ئېلان قىلىپ ئۇيغۇر ئېلىدە ئىشلەپچىقىرىلغان ھەرقانداق مەھسۇلاتنىڭ ئامېرىكىغا كىرىشىنى چەكلىگەن بولۇپ بۇنىڭ خىتاينىڭ ئىقتىسادىي پائالىيىتىگە بەلگىلىك تەسىر كۆرسەتكەنلىكى مەلۇم نۆۋەتتە ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە شۇنىڭدەك باشقا دۆلەتلەرنىڭمۇ مۇشۇنداق بىر قانۇن چىقىرىشنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن پائالىيەتلەر جىددىي داۋام قىلماقتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئەمدىلىكتە ئۇيغۇر ئېلىدە ئەمگەكچىلەر قانۇنىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىشنى تەكىتلەپ قېلىشىنىڭ يۇقىرىدىكى ۋەزىيەت بىلەن باغلىنىشلىق بولۇشى مۇمكىنلىكى پەرەز قىلىنماقتا خىتاينىڭ بىر قىسىم چوڭ شەھەرلەردىكى دوختۇرخانا ۋە قاتناش مەركەزلىرىدە كورونا ۋىرۇسنىڭ يېڭى ۋارىئانتىنى تەكشۈرۈشنىڭ قايتا باشلانغانلىقى مەلۇم رادىيومىزنىڭ بېيجىڭدىكى بىر قىسىم ئاھالىلەردىن ۋە ھۆكۈمەت چىقارغان ئۇقتۇرۇشلاردىن ئىگىلىشىچە بېيجىڭدا نەپەس يوللىرى كېسەللىكلىرى بىلەن دوختۇرخانىغا كېلىۋاتقان بالىلار ۋە چوڭلارنىڭ بارغانسېرى كۆپىيىشى نەتىجىسىدە دائىرىلەر كورونا ۋىرۇسى سىنىقىنى قايتىدىن باشلىغان خىتاي دائىرىلىرى يېقىنقى خەۋەرلىرىدە خىتايدا ئۆپكە ياللۇغى ۋە باشقا نەپەس يولى كېسەللىكلىرىنىڭ كۆپەيگەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىپ ئۇنىڭغا ئۆپكە ياللۇغى نەپەس يولى بىرىكمە ۋىرۇسى پەسىل خاراكتېرلىك تارقىلىشچان زۇكام

بىر بېيجىڭ ئاھالىسىمۇ چوڭراق ۋوگزال ۋە خەلقئارالىق ئايرودروملاردا ۋە بەزى يىغىن مەيدانلىرىدا ھەقسىز كورونا سىنىغى قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئېيتقان مەلۇم بولۇشىچە خىتايدىكى ئاھالىلەر ھازىر ۋىرۇس سىنىغىنىڭ قايتا پەيدا بولغانلىقىنى كۆرۈپ بۇنىڭ ئاقىۋىتىدە ئىلگىرىكىدەك يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش سىياسىتى بىلەن كىشىلەرنى ئايلاپ ئۆيگە سولىۋېتىدىغان تەدبىرلەرنىڭ قايتىپ كېلىشىدىن ئەندىشىلەنمەكتە ئىكەن

ئېقىم مەسىلىلىرىگە مۇناسىۋەتلىك تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت، مەخسۇس پىروگراممىلارنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار يۇقىرىدا ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدۇڭلار. تۆۋەندە دىققىتىڭلار تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.

خىتاي ئاخبارات تورىنىڭ بىرىنچى دېكابىردىكى خەۋىرىدە مەلۇم بولۇشىچە يېقىندىن بۇيان بايىنغولىن ئاپتونوم ئوبلاستىدا مائارىپ سېستېمىسىدىكى ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلارغا جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى بەرپا قىلىش ئاساسىي لىنىيىسىدە چىڭ تۇرۇش مەنىۋى جەھەتتە يىلتىزىدىن باشلاپ تەربىيىلەش ياشلارنى ئاتالمىش يېڭى دەۋر ئادەملىرىدىن بولۇشقا يېتەكلەش بويىچە كەڭ كۆلەملىك سىياسىي تەربىيە ۋە تەشۋىقات پائالىيىتى ئېلىپ بېرىلغان بۇ ئەھۋال مۇھاجىرەتتىكى خىتاي ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەر ۋە ئىلگىرى ئۇيغۇر رايونىدا ئوقۇتقۇچىلىق بىلەن شۇغۇللانغان مائارىپچىلارنىڭ جىددىي دىققىتىنى قوزغىماقتا ئۇلار خىتاينىڭ بۇ خىل مېڭە يۇيۇش تەشۋىقاتىنىڭ رايوندىكى ئۇيغۇر ياش ئۆسمۈرلىرىنىڭ ئۆز مىللىي كىملىكىنى ساقلاش ۋە ئۇنى داۋاملاشتۇرۇشىغا زىيانلىق تەسىرلەرنى كۆرسىتىشىدىن ئەندىشە قىلماقتا تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ خىتاينىڭ ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدىن بىرى بولغان ئاخبارات تورىنىڭ بىرىنچى دېكابىردىكى خەۋىرىدە دېيىلىشىچە يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتاي دائىرىلىرى بايىنغولىن ئوبلاستى مائارىپ سېستېمىسىدىكى ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلارغا ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى بەرپا قىلىش قۇرۇلۇشىنى ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ ئەخلاقىي خاراكتېرىنى يېتىشتۈرۈش جەريانىغا زىچ بىرلەشتۈرۈش ھەققىدىكى تەشۋىقىي تەربىيەنى جىددىي كۈچەيتكەنلىكى مەلۇم ئامېرىكىدىكى خىتاي ئانالىزچى خۇپىڭ ئەپەندى رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ نۆۋەتتە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بۇ خىلدىكى تەشۋىقىي تەرغىباتلىرىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مىللىي كىملىكى دىنىي ئېتىقادى ئەنئەنىۋى ئۆرپ ئادىتى تارىخ مەدەنىيىتىنىڭ ۋەيران بولۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى بىلدۈردى ئۇ ئۆزىنىڭ بۇ جەھەتتىكى كۈچلۈك ئەندىشىلىرىنى ئوتتۇرا قويۇپ ئۆتتى ئۇ خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتىنى تېخىمۇ ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئۈچۈن بىر قىسىم كونكرېت تەدبىرلەرنى كۈچەيتىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى

ئۆز مىللىتىنىڭ مەدەنىيىتىنى داۋاملاشتۇرۇشتىن ۋە ئۆزىنىڭ مىللىي كىملىكىنى ساقلاشتىن مەھرۇم قالدۇرۇشتۇر. بۇ ۋاسىتىلەر ئارقىلىق خىتاي ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتىنى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ئورنىغا دەسسىتىپ، بۇ رايونلارنى مەجبۇرىي خىتايلاشتۇرۇش مەقسىتىگە يەتمەكچى بولىدۇ. ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى ئىلگىرى سۈرۈشمۇ تۈپ نېگىزدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ھەممە مىللەتلەرنى ئېرىتىپ، ئۇلارنى خىتاي مىللىتىنىڭ گەۋدىسىگە قوشۇۋېتىش ئۈچۈندۇر.

خىتاينىڭ مەزكۇر خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە بايىنغولىن ئوبلاستىنىڭ ھەر قاتلاملىرىدىكى مائارىپ سىستېمىسىدا ياش ئۆسمۈرلەرگە مەنىۋى جەھەتتە يىلتىزىدىن باشلاپ تەربىيىلەش قۇرۇلۇشىنى جىددىي قانات يايدۇرغان ئاساسىي قاتلامدىكى ئوقۇتقۇچىلار ئوبلاست تەۋەسىدە ھازىرغىچە جەمئىي يىگىرمە سەككىز مىڭ ئادەمگە سىستېمىلىق شەكىلدە سىياسىي ئىدىيە تەربىيىسى ئېلىپ بارغان ئۇيغۇر دىيارىدا يىگىرمە سەككىز يىل ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارغا خىتاي تىلىدىن دەرس بەرگەن ھازىر گوللاندىيىدە ياشاۋاتقان قەلبىنۇر سىدىق خانىم بۇ ھەقتە ئىنكاس قايتۇردى ئۇ خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى قىزىل تەلىم تەربىيە تەشۋىقاتلىرىنىڭ نۆۋەتتە داۋاملىق تۈردە جىددىي داۋاملىشىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئەمەلىيەتتە بۇ خىلدىكى سىياسىي تەشۋىقات ۋە تەدبىرلەرنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان زور

كەڭ كۆلەمدە شۇ يەردە تۇتۇلغان قامالغانلارنىڭكى مېڭىسىنى جۇيۇش ۋە بۇ خىل شەكىلدىكى پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بېرىش ئەۋج ئېلىپ كەتتى ۋە قانات يايدۇرۇلدى تا بۈگۈنگە قەدەر بۇ ۋەتىنىمىزنىڭ ھەر قايسى شەھىرىدە توختاپ قالغىنى يوق ئەمدى كورلا تەۋەسىنىڭكى ھەر قايسى ناھىيىلىرىدە بۇ بايلىقلار ناھايىتى كەڭ كۆلەمدە بايقالغان بولغاچقا يەنى خىتاي بۇنى ئەڭ مۇھىم بىر جۇغراپىيىلىك ئورۇنلارغا ئايلاندۇرۇۋالغان بولغاچقا يەنى شۇ يەردىكى ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەمدە تۇتۇپ قىرغىن قىلىپ ۋە ئۇلارنىڭ مېڭىسىنى جۇيۇش ئارقىلىق ئاشۇ بايلىقلارنى ئۆزى مۇستەقىل ئىگە بولۇش ئۈچۈن بۇمۇ شۇ ئۇيغۇرلارنى ئاشۇ يەردىكى قىرغىنچىلىققا ئېلىپ بېرىشنىڭ بىر ئاساسىي سەۋەبى بولماقتا
خىتاي ئاخبارات تورىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە بايىنغولىن ئوبلاستى بويىچە نۆۋەتتە ياش ئۆسمۈرلەرگە شىنجاڭنىڭ يېڭى دەۋردىكى ھېكايىسىنى ياخشى يېزىش تەشۋىقاتى جىددىي ئېلىپ بېرىلماقتا ئىكەن ئاتالمىش توغراق روھى بىڭتۈەن روھىنى تەرغىب قىلىدىغان ھەر خىل تىپتىكى بىر مىڭ ئۈچ يۈز مەيداندىن ئارتۇق تەشۋىقات پائالىيىتى ئېلىپ بېرىلغان بۇ جەرياندا خىتاي كلاسسىك ئەدەبىياتىدىن شېئىرىي نەمۇنىلەرنى ئوقۇش يېزىش ۋە نۇتۇق سۆزلەش مۇسابىقىسى ئۆتكۈزگەن خىتاينىڭ ئەنئەنىۋى بايراملىرى ۋە خاتىرە كۈنلىرىنى تونۇشتۇرىدىغان تەشۋىقات پائالىيەتلەرنى كۆپلەپ ئورۇنلاشتۇرغان بۇ خىلدىكى سىياسىي تەشۋىقات پائالىيەتلىرىگە پۈتۈن ئوبلاست بويىچە بىر مىليون بەش يۈز مىڭدىن ئارتۇق ئوقۇتقۇچى ۋە ئوقۇغۇچى سەپەرۋەر قىلىنغان ئۇنىڭدىن باشقا بايىنغولىن ئوبلاستىدىكى ئىككى يۈز قىرىق مىڭدىن ئارتۇق ئوقۇغۇچى خېبېي ئۆلكىسىدىكى خىتاي ئوقۇغۇچىلار بىلەن قول تۇتۇشۇش ۋە دوستلىشىش پائالىيىتى ئۆتكۈزگەن قەلبىنۇر سىدىق خانىم ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئۇزۇن يىللىق ئوقۇتقۇچىلىق تەجرىبىسىگە بىرلەشتۈرۈپ خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ياش ئۆسمۈرلەرگە يۈرگۈزۈۋاتقان خىتايچىلاشتۇرۇش ھەرىكىتىنىڭ ئىلگىرىكىدىن تارتىپلا مەۋجۇت بولۇپ كەلگەنلىكىنى بايىنغولىن ئوبلاستىنىڭ ئۇيغۇر رايونى بويىچە خىتاينىڭ مېڭە يۇيۇش تەشۋىقاتىنىڭ ئەڭ قاتتىق ئېلىپ بېرىلغان رايون ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى خىتاي بىر مىللەتنى يوقىتىش ئۈچۈن ئاۋال شۇ مىللەتنىڭ تىلىنى مەدەنىيىتىنى يوقىتىشنى بەك ئوبدان بىلىدۇ بۇ ھېلىقى خىتاينىڭ ھازىرلام يول قويغان سىياسىتى ئەمەس بۇ ناھايىتى ئۇزۇن يىللىق ئۇزۇن مەزگىللىك سېستېمىلىق پىلانلىق ئورۇنلاشتۇرغان ئىشى بولۇپ پەقەت ئالدى بىلەن مائارىپ سېستېمىسىغا چېقىلدى بۇلار يەنى ئۆزىمىزنىڭ ئانا تىلىمىزنى پۈتۈنلەي يوق قىلدى ئانا تىلدا سۆزلەش قاتتىق چەكلەندى بالىلار تاكى يەسلىدىن تارتىپ ئاشۇ سىرتقى جەمئىيەتكە بولغان قەدەر كامپ لاگېرلاردا ناھايىتى قاتتىق قامال قىلىندى شۇنىڭ بىلەن بىرگە مانا مۇشۇنداق بايلىقلار ناھايىتى كۆپ مەركەزلەشكەن ئورۇنلاردا بولسا يەنە شۇ ئوخشاشلا مائارىپ سىستېمىسىدىكى ئوقۇتقۇچى ۋە ئوقۇغۇچىلارغا قىزىل ناخشىلارنى ئۆگىتىش ئاناندىن كېيىن ھەر خىل شەكىلدىكى ya'ni birli junxo millati bo'lish anandan keyin mushularga demak mingi yuvish orqali ashlarni faqatla va faqat بىرلا جۇڭخۇا مىللىتى بولۇش مۇشۇ ئىدىيەسىنى سىڭدۈرۈش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلۇقىنى يوقىتىش مۇشۇنى كەڭ كۆلەملىك قانات يايدۇرۇش ئارقىلىق يەنە ئاشۇيەدىكى خەلقلەرنى بالىلارنى يەنە كىچىكىدىن تارتىپلا ئۆزىنىڭكى ئانا تىلىنى ئۇنتۇيدىغان مەدەنىيىتىنى ئۇنتۇيدىغان پەقەتلا خىتايغا تەلپۈنىدىغان خىتاي مەدەنىيىتىنى سىڭدۈرىدىغان مۇشۇنداق بىر ئىدىيەنى تۇرغۇزۇشقا تىرىشماقتا ھەم ئاشۇنداق قىلىۋاتىدۇ

ئەگەر يېڭى بىر ئەۋلاد ئۇيغۇرلار ئۇيغۇر تىلى ياكى ئۇيغۇر مەدەنىيەت ئەنئەنىسىنى چۈشەنمىسە، ئۇنداقتا ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرلۇق كىملىكىنى يوقاتقان بولىدۇ. بۇ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئەڭ ئېغىر ئاقىۋەتتۇر. خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئاتالمىش ئىككىنچى ئەۋلاد مىللەتلەر سىياسىتىنىڭ مەركىزىي نۇقتىسى دەل خىتاي بولمىغان مىللەتلەرنىڭ مىللىي مەدەنىيىتىنى يوق قىلىش، مىللىي كىملىكىنى غايىب قىلىۋېتىشتۇر. يەنى بۇنىڭ نېگىزى ھەرقايسى ئازسانلىق مىللەتلەرنى ئۆز ئانا تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى ئۇنتۇغان، مىللىي كىملىكىنى يوقاتقان ماڭقۇرتلارغا ئايلاندۇرۇۋېتىشتىن ئىبارەتتۇر. خىتاينىڭ مەقسىتى ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ھەممىسىنى جىسمانىي جەھەتتىن يوقىتىش ئەمەس، بەلكى ئۇلارنى روھىي جەھەتتىن گۇمران قىلىش، يەنى ئۇلارنى ئۆزىنىڭ قايسى مىللەتنىڭ ئەۋلادى ئىكەنلىكىنى بىلمەيدىغان،

پروگراممىنى تەييارلىغۇچى شادىيە دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت.
يېقىندا تۈركىيە پارلامېنتىدا بەزى ئۆكتىچى پارلامېنت ئەزالىرى تەرىپىدىن تۈركىيەنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا كونسۇلخانا ئېچىشنى تەلەپ قىلىش چاقىرىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئىدى نۆۋەتتە بۇ چاقىرىقنىڭ ئەمەلگە ئېشىش ئاشماسلىقى سوئال پەيدا قىلماقتا ئوبزورچىلارنىڭ قەيت قىلىشىچە تۈركىيەنىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا قىزىقىشى بۇنىڭدىن يۈز ئەللىك يىل بۇرۇن يەنى ئوسمانلى دەۋرىدىن باشلانغان بولسىمۇ مەيلى ئوسمانلى سۇلتانلىقى دەۋرىدە ياكى تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى دەۋرىدە بولسۇن ئۇيغۇر دىيارىدا كونسۇلخانا ئېچىش ئارزۇسى ئەمەلگە ئاشمىغان تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئوبزورچىمىز ئابلەت سەمەتنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزورىدا بولسۇن ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە ئائىت بولۇپ رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ
ئۆتكەن ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى تورىدا ئېلان قىلىنغان بىر خەۋەرگە ئاساسلانغاندا ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنىدىكى تۈركىيە پارلامېنتوسى ئومۇمىي يىغىنىدا ئۇيغۇر دىيارىدا يۈز بېرىۋاتقان زۇلۇم ۋە ھەر تۈرلۈك قىرغىنچىلىقلارنى يېقىندىن كۆزىتىپ تۇرۇش ئۈچۈن تۈركىيەنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا بىر كونسۇلخانا ئېچىشىنىڭ شەرت ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن بۇ تەكلىپنى ئوتتۇرىغا قويغۇچى تۈركىيە ئىيى پارتىيىسىنىڭ چەت ئەلدىكى تۈركلەر ۋە تۈركىي خەلقلەرگە مەسئۇل مۇئاۋىن باشلىقى پارلامېنت ئەزاسى ئاييۇجە تۈركەش تاش خانىم ئاتاقلىق تۈرك سىياسەتچىسى تۈرك مىللەتچىلىك ھەرىكىتىنىڭ پىشۋالىرىدىن مەرھۇم ئالىپ ئارسلان تۈركەشنىڭ قىزى ئاييۇجە تۈركەش تاش خانىمنىڭ ئىسمى جىسمىغا مۇناسىپ بۇ چاقىرىقى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنى تولىمۇ سۆيۈندۈرگەن يېقىنقى بىر نەچچە يىلدىن بېرى تۈركىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر دىيارى بىلەن مۇناسىۋەتلىك تەكلىپلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ دېگۈدەك رەت قىلىنىپ كەلگەنلىكى ھەتتا تۈركىيەدىن بىر ئۆمەك تەشكىللەپ ئۇيغۇر دىيارىغا بېرىپ تەكشۈرۈش تەكلىپلىرىنىڭمۇ نەچچە قېتىملاپ رەت قىلىنغانلىقى مەلۇم مۇشۇنداق بىر شارائىتتا ئۈرۈمچىدە كونسۇلخانا ئېچىش تەكلىپىنى ئوتتۇرىغا قويۇشنى قانداق چۈشىنىش كېرەك بۇ ئارزۇنىڭ ئەمەلگە ئېشىش مۇمكىنچىلىكى بارمۇ ئەگەر مۇمكىنچىلىكى بار دەپ قارالسا ئۇنداقتا ئۇنىڭ ۋاقتى قاچان بۇ سوئالغا جاۋاب تېپىش ئۈچۈن ئۇيغۇر دىيارى بىلەن تۈركىيە شۇنداقلا تۈركىيە بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتلەر بايان قىلىنغان تارىخ بەتلىرىگە دىققەت ئاغدۇرۇشىمىزغا توغرا كېلىدۇ بۇنىڭدىن دەل بىر يۈز ئەللىك يىل بۇرۇن يەنى بىر مىڭ سەككىز يۈز يەتمىش ئۈچىنچى يىلى ئوسمانلى سۇلتانى ئابدۇلھەمىد ھەزرەتلىرى قەشقەرىيەدىن كەلگەن بىر ئۆمەكنى ئىستانبۇلدىكى توپكاپى ئوردىسىدا قوبۇل قىلغان ئىدى سۇلتان ئابدۇلھەمىد ھەزرەتلىرى شۇ كۆرۈشۈشتىن ئۇزۇن ئۆتمەيلا، يىراقتىكى بۇ دىنىي ۋە مىللىي قېرىنداشلىرى قۇرغان مۇستەقىل دۆلەتكە ھامىيلىق قىلىش ئۈچۈن ئالى كازىم ئەپەندى باشچىلىقىدىكى بىر تۈرك ئوفىتسېرلار ۋە ئەسكەرلەردىن تەشكىل تاپقان ئۆمەكنى قەشقەرىيەگە يوللىغان ئىدى. ئالى كازىم ئەپەندى ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرىنىڭ قەشقەرىيەدە ياقۇپ بەگ ئەسكەرلىرىنى تەرتىپكە سېلىش ۋە تەربىيەلەش ئىشلىرىدا نەقەدەر مۇھىم رول ئوينىغانلىقى، شۇنداقلا ياقۇپ بەگ قوشۇنىنى باشلاپ زو زۇڭتاڭ باشچىلىقىدىكى مانجۇ خىتاي ئەسكەرلىرىگە قارشى ئېلىپ بارغان تىللارغا داستان بولغۇدەك كۈرەشلىرى ھېلىھەم ئۇيغۇرلارنىڭ ئېسىدىن چىقىپ كەتكىنى يوق ئەپسۇسكى شۇنداق ياخشى باشلانغان ئوسمانلى شەرقىي تۈركىستان مۇناسىۋەتلىرى ئۇزاق ئۆتمەيلا ياقۇپ بەگ دۆلىتىنىڭ مۇنقەرز بولۇشى مەنچىڭ مۇستەملىكىچىلىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستاننىڭ چېگرىلىرىنى ئېتىۋېلىشى نەتىجىسىدە ئاستا ئاستا ئاجىزلاشقا يۈزلەنگەن ئوسمانلى ئارخىپلىرىدىكى ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرىگە ئاساسلانغاندا ئوسمانلى ئىمپېراتورلۇقىنىڭ مەنچىڭ خانىدانلىقى بىلەن رەسمىي دىپلوماتىك مۇناسىۋىتى يوق ئىدى ئوسمانلى تېررىتورىيىسىدىن خىتايغا ئاندا ساندا بېرىپ قالغان كىشىلەرنىڭ يول خېتى ۋە باشقا رەسمىيەتلىرى تاكى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەككىزىنچى يىلىغىچە فرانسىيىنىڭ خىتايدىكى ئەلچىخانىسى تەرىپىدىن ۋاكالىتەن بېجىرىلگەن ئىدى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەككىزىنچى يىلى ئوسمانلى ئىمپېرىيىسى بىلەن گېرمانىيە ئارىسىدا تۈزۈلگەن ھەمكارلىق توختىمىنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن گېرمانىيەنىڭ بېيجىڭ شاڭخەي ۋە تيەنجىندىكى كونسۇلخانىلىرى ئوسمانلى ئىمپېرىيىسىگە ۋاكالىتەن تۈرك پۇقرالىرىنىڭ خىتايدىكى ئىشلىرىنى بېجىرگەن بۇ دېگەنلىك خىتايغا بارماقچى بولغان ئوسمانلى پۇقرالىرى خىتاي بىلەن دېپلوماتىيە مۇناسىۋىتى ئورناتقان گېرمانىيە پاسپورتلىرىنى ئىشلىتىشى خىتايدا يولۇققان ھەرقانداق ئىشتا گېرمانىيە كونسۇلخانىلىرى بىلەن ئالاقىلىشىپ ئىشىنى ھەل قىلىش كېرەك دېگەنلىك ئىدى بىر مىڭ توققۇز يۈز بىرىنچى يىلى بېيجىڭدا خىتاي مىللىيەتچىلىرى سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا چىققان خىتاي جانبازلىرى بىلەن تۇڭگانلارنىڭ چەت ئەللىكلەرگە قارشى ئىسيانى پارتلايدۇ بۇ ۋاقىتتا گېرمان ئىمپېراتورى ۋىلېلم ئىككىنىڭ ئىلتىماسى بىلەن ئوسمانلى پۇقرالىرىدىن ھەسەن ئەنۋەر پاشا باشچىلىقىدىكى بىر نەسىھەت ئۆمىكى بېيجىڭغا ئەۋەتىلىپ بۇ ئىسياننى نەسىھەت يولى بىلەن تىنجىتماقچى بولىدۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەككىزىنچى يىلى ئوسمانلى سۇلتانى ئابدۇلئەزىزنىڭ شەخسەن تەۋسىيە قىلىشى بىلەن بېيجىڭدا ھامىدىيە ئۇنىۋېرسىتېتى پۈتۈپ رەسمىي ئوقۇش باشلايدۇ شۇنىڭدىن كېيىن خىتايغا بارىدىغان ئوسمانلى ئىمپېراتورلۇقى پۇقرالىرى كۆپىيىشكە باشلايدۇ ۋە ئوسمانلى ئىمپېراتورلۇقىنىڭ خىتايدا بىر كونسۇلخانا قۇرىدىغانلىقى ھەققىدە گەپ سۆزلەر تارقىلىدۇ بۇ تېما ھەتتا بىر مەزگىل ياپونىيە خىتاي ۋە ياۋروپا گېزىتلىرىدىمۇ بېسىلىپ بەس مۇنازىرە قوزغايدۇ شۇ ۋاقىتلاردا خىتايدا چىقىدىغان شېنجۇ گېزىتى ناملىق بىر گېزىتنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەككىزىنچى يىلى توققۇزىنچى ئاينىڭ ئىككىنچى كۈنىدىكى سانىدا ئېلان قىلىنغان بىر يازما دىققىتىمىزنى قوزغايدۇ بۇ يازمىنى خىتايدىكى بىر مۇسۇلمان يازغان بولۇپ ئۇنىڭدا ئوسمانلى سۇلتانلىقىنىڭ خىتايغا بىر كونسۇلخانا ئېچىپ خىتايدىكى مۇسۇلمانلارنى قوغدىشى ھەققىدىكى پىكىرلەرگە رەددىيە بېرىلگەن ئىدى ئۇنىڭ دېيىشىچە خىتايدىكى مۇسۇلمانلار خىتاي بولۇپ ئۇلار باشقىلار بىلەن ئىناق ياشاۋاتقانمىش ئەگەر ئوسمانلى سۇلتانلىقى خىتايغا كونسۇلخانا ئاچسا مۇسۇلمانلار ئادەتتىكى ئىشلار ئۈچۈنمۇ خىتاي خرىستىئانلىرىغا ئوخشاش كونسۇلخانىغا يۈگۈرۈشىدىكەن بۇنىڭ بىلەن بىھۇدە دىپلوماتىك قىيىنچىلىقلار كۆپىيىدىكەن بۇ يازمىنىڭ ئاخىرىدا شۇڭا ھۆكۈمەت بۇ ئىشقا رۇخسەت قىلماسلىقى كېرەك دېيىلگەن ئوسمانلى سۇلتانلىقىغا ۋاكالىتەن خىتايدىكى مۇسۇلمانلارنى ئۆز ھىمايىسىگە ئېلىش دېگەندە خىتايدىكى تۇڭگان ۋە تۈركىي تىللىق مۇسۇلمانلارنىڭمۇ بۇ ھېسابقا قېتىلغان قېتىلمىغانلىقى شۇ ۋاقىتلاردا كۆپ مۇنازىرە قىلىنغان يەنە بىر تېما ئىدى ئۇ ۋاقىتتىكى گېزىت خەۋەرلىرى ۋە ئارخىپ ماتېرىياللىرىغا ئاساسلانغاندا خىتايدىكى تۇڭگان ۋە تۈركىي تىللىق مۇسۇلمانلارمۇ ئوسمانلى سۇلتانلىقى ئۆز ھامىيلىقىغا ئالىدىغان كىشىلەردىن ھېسابلىنىشى كېرەك ئىدى شۇ يىللاردا ئۇيغۇر دىيارىدىن ھەج سەپىرى ئوقۇش ۋە تىجارەت سەۋەبلىرى بىلەن ئوسمانلى سۇلتانلىقى تەۋەسىگە كېلىدىغانلارنىڭ سانى خېلىلا كۆپەيگەن خىتاينىڭ ئىچكى ئۆلكىلىرىدىكى چوڭ شەھەرلەرگە جايلاشقان گېرمانىيە كونسۇلخانىلىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىن خېلى يىراقلىقى ئوسمانلى ئىمپېرىيىسى ھۆكۈمىتىگە مەلۇم بولغان ئىدى بۇ ۋاقىتتا ئوسمانلى ئىمپېرىيىسىنىڭ ھەر خىل ئىسلاھات چىقىملىرى ۋە باشقا سەۋەبلەردىن كۈندىن كۈنگە كۆپىيىۋاتقان ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقلىرىدىن خەۋەر تاپقان ئۇيغۇرلار خىتايدىكى رۇسىيە ۋە ئەنگىلىيە بانكىلىرى ئارقىلىق ئوسمانلى ئوردىسىغا ئەۋەتىۋاتقان ياردەم پۇللىرىمۇ كۆپىيىشكە باشلىغان بۇ ياردەملەر ئوسمانلى ھۆكۈمىتىنىڭمۇ ئالاھىدە دىققىتىنى قوزغىغان ئىمپېراتورلۇق قانۇن مۇشاۋىرلىقىدىن ئەۋەتىلگەن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئونىنچى يىلى سەككىزىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنىگە تەۋە بىر ئارخىپ ماتېرىيالىدا قەشقەردە گېرمانىيە كونسۇلخانىسى بولمىغانلىقى سەۋەبىدىن ئوسمانلى ئىمپېراتورلۇقى ئۇ يەردە بىر كونسۇلخانا ئاچقىچە قەشقەردىكى ئەنگلىيە كونسۇلخانىسىدىن ئوسمانلى پۇقرالىرىنىڭ ئىشلىرىنى ۋاقىتلىق ئۈستىگە ئېلىپ بېجىرىپ تۇرۇشىنى ئىلتىماس قىلىش ۋەزىپىسى تەۋپىق پاشاغا تاپشۇرۇلغان تەۋپىق پاشانىڭ بۇ ۋەزىپىنى ئورۇندىغان ئورۇندىمىغانلىقى مەلۇم ئەمەس ئەنگلىيەنىڭ قەشقەردىكى كونسۇلخانىسىغا تەۋە ئارخىپ ماتېرىياللىرى ئارىسىدىمۇ بۇ مەزمۇندىكى بىرەر ھۆججەت ئۇچرىمايدۇ لېكىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون تۆتىنچى يىلنىڭ باشلىرىدا قەشقەرگە كەلگەن مەشھۇر تۈرك مائارىپچى ئەخمەت كامال ئىلكۇل ئەپەندى ۋە يەنە شۇ يىلى يەتتىنچى ئايدا شەرقىي تۈركىستانغا كەلگەن ئادىل ھېكمەت ئەپەندى باشچىلىقىدىكى بەش كىشىنىڭ پاسپورتلىرى ۋە مۇناسىۋەتلىك ئىشلىرىنىڭ يەنىلا خىتاينىڭ ئىچكى ئۆلكىلىرىدىكى گېرمانىيە كونسۇلخانىلىرىدا بېجىرىلگەنلىكىدىن قەشقەردىكى ئەنگلىيە كونسۇلخانىسىنىڭ بۇ ئىلتىماسنى قوبۇل قىلمىغانلىقىنى تەخمىن قىلىش مۇمكىن شەك شۈبھىسىزكى ئوسمانلى ئىمپېراتورلۇقىنىڭ گېرمانىيە بىلەن يېقىنلىشىشى ئەنگلىيەنى ئانچە خۇرسەن قىلمىغان بۇ پەرىزىمىزنى ئەينى ۋاقىتتىكى ئەنگلىيەنىڭ قەشقەردە تۇرۇشلۇق كونسۇلى گېئورگې ماكارتنىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون بەشىنچى يىلى ئوسمانلى سۇلتانلىقى ۋە ئىران تەرەپتىن كەلگەن ئالتە كىشىلىك بىر ئۆمەكنى باشلاپ ئافغانىستاندىن شەرقىي تۈركىستانغا كىرگەن گېرمانىيەلىك ۋېرنېر ئوتتو فون خېننىڭنى نەقەدەر قاتتىق كۆزەتكەنلىكى ۋە كېيىنچە بۇ ئۆمەك ھەققىدە يازغان قوپال سۆزلىرىدىن ئېنىق كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى باشلىنىپ تاكى ئاخىرلاشقىچە ھەتتا بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغاندىن كېيىنمۇ تۈركىيەنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا بىر كونسۇلخانا ئېچىش تېمىسىدا تىلغا ئالغۇدەك ئالاھىدە بىر يېڭىلىقمۇ بولمىغان بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلۇپ بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە بەشىنچى يىلى سوۋېت ئىتتىپاقى بىلەن دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقان بۇ مۇناسىۋەتنى تۈركىيەنىڭ ئارزۇسى بىلەن شەكىللەنگەن دېگەندىن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ دىپلوماتىك ئېھتىياجىدىن بولغان دېيىلسە تېخىمۇ توغرا بولىدۇ چۈنكى يېڭى قۇرۇلغان سوۋېت ئىتتىپاقى ئۈچۈن تۈركىيە جۇمھۇرىيىتىنى يېنىغا تارتىش دېگەنلىك تۈركىيە تۈركلىرىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى تەۋەلىكىدىكى تۈرك قېرىنداشلىرىنىڭ مىللىي ئېڭىنى ئويغىتىۋېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش دېگەنلىك بولاتتى چۈنكى يېڭى قۇرۇلغان سوۋېت ئىتتىپاقى ئۈچۈن تۈركىيە جۇمھۇرىيىتىنى يېنىغا تارتىش دېگەنلىك تۈركىيە تۈركلىرىنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقى تەۋەلىكىدىكى تۈركىي قېرىنداشلىرىنىڭ مىللىي ئېڭىنى ئويغىتىۋېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش دېگەنلىك بولاتتى. ئارقىدىنلا تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى ئىران ۋە ئافغانىستانلار بىلەن دىپلوماتىيە مۇناسىۋىتى ئورناتقان. بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە ئالتىنچى يىلغا كەلگەندە تۈركىيە خىتاي بىلەن دىپلوماتىيە مۇناسىۋىتى ئورنىتىشنى تەلەپ قىلغان. ياش تۈركىيە جۇمھۇرىيىتىدىكى بۇ ئۆزگىرىشلەرنى يېقىندىن كۆزىتىپ تۇرغان گېرمانىيەنىڭ ئىستانبۇل كونسۇلچىلىقىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە ئالتىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنى گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىگە يوللىغان بىر مەلۇماتقا ئاساسلانغاندا شۇ كۈنلەردە خىتايدىكى شىمالىي مىلىتارىستلار ھۆكۈمىتىنىڭ ۋاشىنگتوندا تۇرۇشلۇق ئەلچىسى ئەلچىسى سى ئىستانبۇلغا يېتىپ كەلگەن ئىراننىڭ بىر يۇقىرى دەرىجىلىك مىنىستىرىمۇ ئىستانبۇلدا كۈتۈۋېلىنغان شۇ كۈنلەردىكى گېزىت خەۋەرلىرىگە ئاساسلانغاندا ئىستانبۇلدىكى بۇ ئۇچرىشىش سوۋېت ئىتتىپاقى پەردە ئارقىسىدا تۇرۇپ تەشكىللەۋاتقان ۋە تۈركىيە ئىران ھەتتا ئافغانىستانلار بىلەن بىرلىكتە قۇرۇپ چىقماقچى بولغان شەرق بىرلىكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرلارنى تىزگىنلەش ئۈچۈن خىتايمۇ بۇ بىرلىك ئىچىدە ئورۇن ئېلىشى كېرەك ئىدى

مەخسۇس مۇشۇ ئىش ئۈچۈن خىتايغا ئەۋەتىلگەن تۈركىيە ۋەكىلى فۇئاد ئەپەندىنىڭ ئايرىم بىر ئىشخانا ئاچماستىن ئىشىنى شاڭخەينىڭ بىر مېھمانخانىسىدىكى ياتىقىدا تۇرۇپ قىلىشى ھەتتا بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە توققۇزىنچى يىلى دەم ئېلىش ئۈچۈن تۈركىيەگە كەتكىنىدە ئورنىغا بىر ۋەكىلمۇ قويماستىن كېتىشى بۇ توختامنىڭ ئەمەلىيەتتە ھېچقانداق ئەمەلىي كۈچكە ئىگە بولمىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ لېكىن ھەر ئىككى تەرەپنى كۆزىتىپ تۇرغان باشقا بىر دۆلەت ۋەزىيەت تەھلىلچىلىرىنىڭ قارىشىغا ئاساسلانغاندا خىتايغا ئەۋەتىلگەن تۈركىيە ۋەكىلىنىڭ خىتاي تېررىتورىيەسىدە ياشاۋاتقان ۋە بەزىدە خىتاينى ئېغىر باش ئاغرىقىغا دۇچار قىلىپ كېلىۋاتقان يىگىرمە مىليوندىن كۆپ نوپۇسى بار مۇسۇلمانلار بىلەن ئىسلام دۇنياسى ئارىسىدا بىر باغ پەيدا قىلىشىدىن ئەنسىرىگەن تۈركىيە ۋەكىلى فۇئاد ئەپەندى خىتايدا ئانچە قىزغىن قارشى ئېلىنمىغان ھالبۇكى خىتاي ھۆكۈمىتى شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىدە يەنىلا تۈركىيەگە ئېھتىياجى بارلىقىنىمۇ ئۇنتۇپ قالمىغان بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز بىرىنچى يىلى شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئىنقىلابى پارتلاپ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى قەشقەردە شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغان ئارقىدىنلا زامانىۋى مائارىپ ئارقىلىق ئاقارتىش ھەرىكەتلىرى باشلانغان بۇ تارىخىي يېڭىلىقلاردا تۈركىيەدىن كەلگەن بىر قىسىم پىداكارلار مائارىپچىلار ۋە تۈركىيەدە ئوقۇپ يۇرتىغا قايتىپ كەلگەن ئۇيغۇرلار ئالاھىدە رول ئوينىغان شەرقىي تۈركىستاندا بولۇۋاتقان بۇ يېڭىلىقلار مىللەتچى خىتاي ھۆكۈمىتىنى قاتتىق چۆچۈتۈۋەتكەن نەتىجىدە گومىنداڭ ھۆكۈمىتى دەرھال تۈركىيە بىلەن رەسمىي دىپلوماتىيە مۇناسىۋىتى ئورنىتىشنى قارار قىلغان شۇنىڭ بىلەن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز تۆتىنچى يىلى تۆتىنچى ئاينىڭ تۆتىنچى كۈنى يەنى شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى يىقىلىپ ئارىدىن ئىككى ئايمۇ ئۆتمەستىن خىتاي گومىنداڭ ھۆكۈمىتى بىلەن تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى ئارىسىدا تۈركىيە خىتاي دوستلۇق كېلىشىمى تۈزۈلگەن ۋە خىتاي تۈركىيەگە ئەۋەتكەن كونسۇل ئەنقەرەگە بېرىپ يەرلەشكەن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز توققۇزىنچى يىلغا كەلگەندە تۈركىيەمۇ ئۆزىنىڭ كونسۇلىنى گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ پايتەختى نەنجىڭغا ئەۋەتكەن قىزىقارلىق يېرى شۇكى خىتاينىڭ تۈركىيەدىكى كونسۇلخانىسىنى چوڭايتىپ ئەلچىخانا دەرىجىسىگە كۆتۈرۈشى يىگىرمىنچى ئەسىر ئۇيغۇر تارىخىدىكى ئىككىنچى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى دەۋرىگە توغرا كەلگەن يەنى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق ئۈچىنچى يىلى ئونىنچى ئايدا ئالدى بىلەن تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى ئۆزىنىڭ باش ئەلچىسىنى چوڭچىڭغا ئەۋەتكەن گومىنداڭ ھۆكۈمىتى بولسا بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىل بىرىنچى ئايدا يەنى غۇلجىدا شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقى جاكارلىنىپ ئىككى ئاي ئۆتكەندە ئۆزىنىڭ باش ئەلچىسىنى ئەنقەرەگە يوللىغان ئەگەر بىز تۈركىيە بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدا رەسمىي دىپلوماتىيە مۇناسىۋەتلىرى ئورنىتىلغان ۋاقىتلارغا دىققەت قىلىدىغان بولساق بۇ ۋاقىتلارنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇر خەلقى ئويغانغان ۋە مۇستەقىللىق كۈرەشلىرى ئەۋجىگە كۆتۈرۈلگەن ھەتتا ئىككى قېتىملىق شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيەتلىرى قۇرۇلغان دەۋرلەرگە توغرا كەلگەنلىكىنى بايقايمىز دېمەك، بۇ ۋەقەلەر ھەرگىزمۇ تارىختىكى تاسادىپىي توغرا كېلىپ قېلىش ئەمەس، ئەلۋەتتە. خىتاينىڭ تۈركىيە بىلەن دىپلوماتىيە مۇناسىۋىتى ئورنىتىشتىكى مەقسىتى تۈركىيەنىڭ تەسىرىنى توسۇش ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ تۈركىيەگە بولغان تەسۋىرلىگۈسىز سۆيگۈسىنى سۇيىئىستېمال قىلىشتىن باشقا نەرسە ئەمەس ئىدى. تۈركىيەنىڭ كوممۇنىست خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن دىپلوماتىيە مۇناسىۋىتى ئورناتقان ۋاقتى تېخىمۇ كېيىنكى دەۋرگە، يەنى بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش بىرىنچى يىلغا توغرا كېلىدۇ.

ھالبۇكى، مەيلى ئۇيغۇر خەلقى بولسۇن ياكى تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلارغا مىللىي ۋە دىنىي قېرىنداشلىق نۇقتىسىدىن ھېسداشلىق قىلىدىغان تۈرك جامائىتى بولسۇن، بۇلارنىڭ ھەممىسى تۈركىيەنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا كونسۇلخانا ئېچىش ئارزۇسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تۈركىيە خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى دىپلوماتىيەلىك مۇناسىۋەتلەرنىڭ ھەرگىزمۇ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان يەرلىك خەلقلەرنىڭ مىللىي مەنپەئەتلىرىنى قۇربان قىلىش بەدىلىگە بولماسلىقىنى چىن دىلىدىن ئۈمىد قىلىدۇ ئەلۋەتتە. گېرمانىيىنىڭ داڭلىق ئاپتوموبىل شىركىتى ۋولكسۋاگېن بەشىنچى دېكابىر كۈنى ئۆزىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىغا قارىتا ئېلىپ بېرىلغان تەكشۈرۈش دوكلاتىنى ئېلان قىلغان نۆۋەتتە ۋولكسۋاگېننى ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىغا قارىتا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ زاۋۇتتا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئامىللارنىڭ بار يوقلۇقىنى ئېنىقلاشقا مەجبۇر قىلغان ئامىللار گېرمانىيە تاراتقۇلىرىنىڭ دىققەت نۇقتىسى بولماقتا تۆۋەندە ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمنىڭ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
بەشىنچى دېكابىردىن ئېتىبارەن گېرمانىيە ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنى فولكسۋاگېن تەكلىپ قىلغان مۇپەتتىشلەر گۇرۇپپىسىنىڭ يېقىندا ئۈرۈمچىدىكى فولكسۋاگېن زاۋۇتىنى تەكشۈرۈپ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە ئالاقىدار دەلىل ئىسپاتلارغا ئېرىشەلمىگەنلىكى توغرىسىدىكى خەۋەرلەر قاپلىدى. گېرمانىيەدىكى ئەڭ چوڭ ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقىرىش گۇرۇھى بولغان فولكسۋاگېننىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق دېگەن گۇمان بىلەن ئەيىبلىنىپ كەلگىنىگە بىر قانچە يىل بولدى. بىراق فولكسۋاگېن ئىزچىل ھالدا بۇ ئەيىبلەشلەرنىڭ ھېچقانداق ئاساسى يوقلۇقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئۆزلىرىنىڭ ھەرقانداق شەكىلدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكتىن ئۇزاق تۇرىدىغانلىقىنى جاكارلاپ كەلدى. شۇنداق بولۇشىغا قارىماي، فولكسۋاگېن ھەر تۈرلۈك بېسىملاردىن ھازىرغا قەدەر قۇتۇلالماي كەلمەكتە. ئۇنداقتا، فولكسۋاگېننى ئېغىر بېسىم ئاستىدا قويۇۋاتقان ۋە ئۇنى ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىنى قايتا تەكشۈرتۈشكە مەجبۇر قىلغان ئامىللار نېمە؟ بۇنىڭ ئۇيغۇرلار بىلەن قانچىلىك ئالاقىسى بار؟ فولكسۋاگېن دۇچ كېلىۋاتقان بېسىملار توغرىسىدا ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا بايان قىلىنىۋاتقان تېمىلارغا نەزىرىمىزنى ئاغدۇرساق، تۆۋەندىكى بىر قانچە مۇھىم مەزمۇنلار كۆزىمىزگە چېلىقىدۇ. بىرىنچىسى، گېرمانىيەنىڭ يېڭى تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنى پەيدا قىلىۋاتقان بېسىملار. گېرمانىيەنىڭ يېڭى تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ماقۇللانغان بولۇپ، بۇ قانۇننىڭ، ئىشچى خىزمەتچىلىرىنىڭ سانى مىڭدىن تۆۋەن بولغان شىركەتلەرگە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بىرىنچى ئايدىن باشلاپ، ئىشچى خىزمەتچىلىرىنىڭ سانى مىڭدىن يۇقىرى بولغان شىركەتلەرگە ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بىرىنچى ئايدىن باشلاپ تەتبىقلىنىدىغانلىقى بېكىتىلگەن. فولكسۋاگېن بولسا ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىن ئېتىبارەن بۇ قانۇننىڭ نازارىتى ئاستىدا قالىدىكەن. مەزكۇر قانۇندا مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ھەرقانداق چوڭ-كىچىك شىركەتلەرنىڭ مەسئۇلىيىتى سۈرۈشتۈرۈلىدىغانلىقى، ۋە مەسىلە كۆرۈلسە تېگىشلىك جازاغا تارتىلىدىغانلىقى، بۇنىڭ ھەتتا خىزمەتچى خادىملارنىڭ شەخسىي مەسئۇلىيىتىنى سۈرۈشتۈرۈشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلغان. بۇ، نۆۋەتتە فولكسۋاگېننى ئەندىشىلەندۈرۈۋاتقان ئەڭ زور بېسىم بولغان. جەنۇبىي گېرمانىيە گېزىتى ئالتىنچى دېكابىر ئېلان قىلغان فولكسۋاگېن خىتايدا قوللىرىنى بۇلغاۋاتامدۇ ناملىق ماقالىسىدا بۇ نۇقتىنى ئەسكەرتىپ ئۆتكەن. ئىككىنچىسى، پايچىكلارنىڭ بېسىملىرى. يىللاردىن بۇيانقى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ شىكايەتلىرى ۋە ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ نارازىلىقلىرى گېرمانىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى فولكسۋاگېنغا بېرىلىدىغان بىخەتەرلىك كاپالەت سۇغۇرتىسىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇشىغا سەۋەب بولغان. بانكىلارمۇ بۇ شىركەتكە قەرز بېرىشنى توختاتقان. بۇ ھال فولكسۋاگېنغا مەبلەغ سالغان گېرمانىيەدىكى پايچىكلارنى ساراسىمىگە چۈشۈرۈپ قويغان. بۇنىڭ بىلەن پايچىكلار فولكسۋاگېندىن دەرھال ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بولغان ئالاقىسى ھەققىدە قانائەتلىنەرلىك جاۋاب بېرىشىنى، تەمىنلەش زەنجىرىنى جىددىي رەۋىشتە تەكشۈرۈشنى تەلەپ قىلىشقا باشلىغان. بۇمۇ فولكسۋاگېن ئۈچۈن ئېغىر بېسىم پەيدا قىلغان ئامىللارنىڭ بىرى بولۇپ قالغان. ئۈچىنچىسى، كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ بېسىملىرى. فولكسۋاگېننى ئەڭ قاتتىق ئەيىبلەۋاتقانلار ۋە كۈچلۈك بېسىم ئاستىدا قويۇۋاتقانلار ھەر ساھە كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى بولغان. ئۇلار فولكسۋاگېنغا نارازىلىق مەكتۇپلىرىنى يوللاپ، بىرلەشمە باياناتلار ئېلان قىلىپ، ئۇنىڭ خىزمەت بىناسى ئالدىدا نامايىشلار ئۆتكۈزۈپ، ئۆزلىرىنىڭ نارازىلىقلىرىنى ھازىرغا قەدەر داۋاملاشتۇرۇپ كەلگەن. كىشىلەرنىڭ نارازىلىق سادالىرى گېرمانىيە ھۆكۈمىتىگە قەدەر تەسىر كۆرسەتكەن. گەرچە فولكسۋاگېن بۇنىڭغا ئانچە پىسەنت قىلمىغاندەك كۆرۈنسىمۇ، گېرمانىيە جامائىتى ئالدىدا ئۆزىنى ئاقلاشقا مەجبۇر قېلىپ، كۆپ قېتىم باياناتلار ئېلان قىلغان. بۇ يىل بەشىنچى ئايدا بېرلىندا ئۆتكۈزۈلگەن فولكسۋاگېننىڭ ئومۇمىي قۇرۇلتىيىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن سۆز قىلىپ، فولكسۋاگېندىن ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىنى دەرھال تاقاشنى تەلەپ قىلغان. گېرمانىيەنىڭ دۆلەتلىك ئاخبارات ۋاسىتىسى بولغان ARD تېلېۋىزىيە قانىلى بەشىنچى دېكابىر ئېلان قىلغان مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ دەلىللىرى تېپىلمىدى ناملىق خەۋەردە بۇ نۇقتىنى ئالاھىدە ئەسكەرتىپ ئۆتكەن. تۆتىنچىسى، ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ بېسىمى. گېرمانىيە ئاخبارات ۋاسىتىلىرى فولكسۋاگېننى ئەيىبلەشنى يىللاردىن بۇيان داۋاملاشتۇرۇپ كەلمەكتە. ئۇلار فولكسۋاگېننىڭ خاتالىقلىرى ئۈستىدە توختالغاندا، ئۇنىڭ تارىختا ئادولف ھىتلېر ئۈچۈن خىزمەت قىلغانلىقلىرىنى يۈزىگە سېلىش بىلەن بىرگە، نۆۋەتتە ئۇيغۇر دىيارىدا جازا لاگېرلىرىنىڭ بەرپا قىلىنغانلىقى ۋە مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇرنىڭ تۇتقۇن قىلىنىپ، مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلىقىنى مىسال كەلتۈرۈپ،

كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى ۋە ئاخبارات ساھەسى فولكسۋاگېننى ئەيىبلىگەندە بۇنى دەلىل قىلىپ كۆرسىتىشكە ئەھمىيەت بېرىپ كەلگەن. گېرمانىيەدە نەشىردىن چىقىدىغان كۈندىلىك گېزىت يەتتىنچى دېكابىر ئېلان قىلغان فولكسۋاگېن ئۆزىنى پاكىز كۆرسەتمەكتە ناملىق خەۋەردە بۇ پىكىرگە ئورۇن بەرگەن. فولكسۋاگېن يۇقىرىقى سەۋەبلەر تۈپەيلى بىر مۇپەتتىشلەر گۇرۇپپىسىنى ئۈرۈمچىگە بېرىپ تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشقا تەكلىپ قىلىپ، ئۆزىنى ئاقلاشنىڭ كويىغا كىرگەن. بىراق، گېرمانىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى غەيۇر قۇرباننىڭ قارىشىچە، فولكسۋاگېننىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىدا مەجبۇرىي ئەمگەك ئامىللىرىنىڭ يوقلۇقىنى ئوتتۇرىغا قويۇش ئارقىلىق بىر پۈتۈن فولكسۋاگېن گۇرۇھىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن بولغان ئالاقىسىغا چاپان ياپماقچى بولۇشتەك ئەخمىقانە قىلمىشى گېرمانىيە جەمئىيىتىنىڭ مەسخىرىسىگە دۇچ كەلگەن.
بۇ فولكسۋاگېن شىركىتىنىڭكى جامائەت پىكرىنى باشقا تەرەپكە بۇراش ئۇرۇنۇشىنىڭكى ئەڭ يېڭى بىر نامايەندىسى بولاپ ھېسابلىنىدۇ. فولكسۋاگېن شىركىتى ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتقا قارىتا رېۋىزىيە ئېلىپ بېرىشنىڭكى خېلى ئالدىدىلا، بىز دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى، ئۇلارنىڭكى ئالاقىدار رەھبەرلىرى بىلەن كۆرۈشكىنىمىزدە، ئۇلارغا خىتايدا بۇنداق بىر چىن، ھەقىقىي ۋە ئادىل بىر رېۋىزىيە ئېلىپ بېرىشنىڭكى مۇمكىن بولمايدىغانلىقىنى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئەزەلدىن كۆز بويامچىلىق قىلىدىغانلىقىنى، ئۇ يەردىكى ئۇيغۇرلارنى، ئۇيغۇر خىزمەتچىلىرىنى مەجبۇرلاش، تەھدىت سېلىش ئارقىلىق ئادىل بىر گۇۋاھلىق بېرىشقا ئىمكان قويمايدىغانلىقىنى قايتا قايتا ئېسىگە سالغان ئىدۇق. فولكسۋاگېن شىركىتىنىڭكى بۇ ئاتالمىش رېۋىزىيەسىنىڭكى نەتىجىسى ئەمەلىيەتتە ئۆزىنىڭ پۇتىغا ئۆزى پالتا چاپقان بولدى. چۈنكى فولكسۋاگېن شىركىتى بۇ يەردە ئۈرۈمچىدىكى ئاشۇ كىچىك بىر زاۋۇتتىكى ئەھۋالنىلام كۆزدە تۇتقان، ئەمەلىيەتتە بۇ ئەڭ چوڭ مەسىلە فولكسۋاگېن شىركىتىنىڭكى بىۋاسىتە چېتىشلىق تەمىنلەش زەنجىرىدە ساقلانغان ئىدى، بۇلار بۇ مەسىلىنى تامامەن قايرىپ قويغان، ئۇنىڭدىن باشقا دوكتور ئادرېن زەنس قاتارلىق داڭلىق تەتقىقاتچىلار مۇشۇ يېقىندا مۇشۇ دوكلاتنىڭكى چىقىشىغا پاراللېل ھالدا فولكسۋاگېن شىركىتىنىڭكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق بولغان ئىسپاتلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى ۋە پۈتۈن گېرمانىيە مەتبۇئاتلىرىدا فولكسۋاگېن شىركىتىنىڭكى بۇ چالا ئەقىللىق بىلەن قىلغان رېۋىزىيەسى سەۋەبىدىن قاتتىق تەنقىدكە ئۇچرىدى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىمۇ بۇ ھەقتە ناھايىتى جىددىي بىر بايانات ئېلان قىلدۇق.
ۋەزىيەت ئانالىزچىسى ئەنۋەر ئەخمەتمۇ بۇ ھەقتە قاراشلىرىنى ئىپادە قىلىپ ئۆتتى.
گېرمانىيە ھۆكۈمىتى ئىككى تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنى ئېلان قىلىپ، گېرمانىيە شىركەتلىرىنىڭكى شەرقىي تۈركىستاندا قۇل ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئەھۋالىغا قارىتا جازالاشنى يولغا قويغان. فولكسۋاگېننىڭكى ئۈرۈمچىدىكى شىركىتى ئۆزىنىڭكى قۇل ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئەمەسلىكى توغرىسىدا يېقىندا بىر دوكلات ئېلان قىلىپ، گېرمانىيە جەمئىيىتىدە كۈچلۈك تەنقىد ۋە مۇنازىرىلەرگە سەۋەب بولۇۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما بۇ شىركەتنىڭكى. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، گېرمانىيەنىڭ داڭلىق ئاپتوموبىل گۇرۇھى فولكسۋاگېن دۇچ كېلىۋاتقان بېسىملار ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتىنىڭ سادىق قوللىغۇچىلىرىدىن پېشقەدەم يازغۇچى ۋە ژۇرنالىست مۇستافا چالىق ئەپەندى ئالتىنچى دېكابىر كۈنى ۋاپات بولغان مۇستافا چالىق ئۆزى چىقىرىدىغان تۈركىيە كۈنلۈكى ژۇرنىلىدا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى كۈن تەرتىپكە قويۇپ كەلگەن بولۇپ بۇ ژۇرنالنىڭ بەزى سانلىرى مەخسۇس مۇشۇ مەسىلىگە بېغىشلانغان تۆۋەندە بۇ خەۋەرنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارى مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر.
تۈركىيەدىكى ئەڭ چوڭ نوپۇزلۇق ژۇرناللاردىن بىرى بولغان تۈركىيە گۈنلۈگۈ يەنى تۈركىيە خاتىرىسى ناملىق ژۇرنالنىڭ قۇرغۇچىسى، پېشقەدەم يازغۇچى، ئۇيغۇر دەۋاسىنىڭ سادىق قوللىغۇچىسى مۇستافا چالىق ئەپەندى ئون ئىككىنجى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى ئالەمدىن ئۆتتى.

ياتقان جايى جەننەتتە بولسۇن، ئائىلىسىگە ۋە ئۇرۇق-تۇغقانلىرىغا سەۋر تىلەيمىز، دېيىلگەن. بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلىدىن تارتىپ يىلدا ئۈچ سان چىقىرىلىۋاتقان تۈركىيە خاتىرىسى ناملىق ژۇرنالنىڭ ساھىبى، يازغۇچى مۇستافا چالىق ئەپەندى ئۇنىۋېرسىتېتتا ئوقۇۋاتقان يىللىرىدىن تارتىپ ئۇيغۇر دەۋاسىغا قىزىقىپ كەلگەن ۋە ئىزچىل كۆڭۈل بۆلگەن. ئۇ تۈركىيەنىڭ ئىچى ۋە سىرتىدا قاتناشقان يىغىنلاردا، ئۆزى چىقارغان ژۇرناللاردا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئىزچىل ھالدا كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كەلگەن. تۈركىيە خاتىرىسى ناملىق بۇ ژۇرنال ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى ئۈرۈمچى قەتلىئامى توغرىسىدا، ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى جازا لاگېرلىرى توغرىسىدا مەخسۇس سان نەشر قىلدۇرۇپ، ئالىي مەكتەپ ئوقۇتقۇچىلىرى بىلەن مۇتەخەسسىسلەر يازغان كۆپلىگەن ماقالىلەرگە ئورۇن بەرگەن. ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى يازدا نەشر قىلىنغان يۈز قىرىق ئۈچىنچى سانىنىمۇ مەخسۇس ئۇيغۇر مەسىلىسىگە بېغىشلىغان شەرقىي تۈركىستان تۈركىيەدۇر دېگەن تېما بىلەن يورۇق كۆرگەن بۇ مەخسۇس سان ئامېرىكا ۋە ئەنگلىيەلىك مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ئۇيغۇرلار توغرىسىدا يازغان ماقالىلىرىگە ئورۇن بەرگەن. ژۇرنالدا ئامېرىكىلىق تارىخچىلاردىن مايكىل دىرامپ يازغان ئۇيغۇر ئىمپېراتورلۇقىنىڭ يىقىلىشى ۋە ئۇيغۇر كۆچمەنلەر، شىنجاڭدا مازارلارنىڭ مۇقەددەسلىكىگە قارشى ھەرىكەت، مايكىل بروس يازغان موڭغۇل ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى قوچو ئۇيغۇر دۆلىتى، مانچېستېر ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى دوكتور دېۋىد توبىن يازغان بىر ھايات مامات كۈرىشى بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قەتلىئامى شىنجاڭدا ئۇيغۇرلار بىلەن خىتايلار ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئارا ئىشەنچنىڭ يوقىلىشى قاتارلىق ماقالىلەرگە ئورۇن بېرىلگەن بۇ ژۇرنالدا يەنە ئابلەت كامالوف، ساندرىنا كاترېس، لورېن، ئەلسىن ئاندېرسېن، ئاينۇر قادىر، راھىلە داۋۇت، ئىشىق قوشچى بونېفېلد قاتارلىق مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ماقالىلىرىمۇ ئېلان قىلىنغان. ئەنقەرەدىكى تۈركىيە دۆلەتلىك رادىيو تېلېۋىزىيە ئىدارىسى مۇخبىرى مىركامىل قەشقەرلى ئەپەندى رەھمەتلىك مۇستافا چالىق ئەپەندىنىڭ ئوتتۇز تۆت يىلدىن بۇيان تۈركىيە خاتىرىسى ناملىق ژۇرنالنى چىقىرىۋاتقانلىقىنى بۇنىڭ شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ تونۇلۇشى ئۈچۈن زور تۆھپە قوشقانلىقىنى بايان قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى.
بۇ رەھمەتلىك مۇستافا چالىق ئەپەندىنىڭ ئوتتۇز تۆت يىلدىن بۇيان تۈركىيە خاتىرىسى ناملىق ژۇرنالنى چىقىرىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغان. ئوتتۇز تۆت يىل بۇ چىقىرىۋاتقان بۇ ژۇرنالدا توختىماي شەرقىي تۈركىستان توغرىسىدا نۇرغۇن ماقالىنى ئېلان قىلىپ، شەرقىي تۈركىستاننىڭ تولۇنۇشىغا جىق تۆھپىلىنى قوشقان. مېنىڭ بىلىشىمچە، ئەمدى بۇ تۈركىيە خاتىرىسى ناملىق ژۇرنالنىڭ قۇرغۇچىسى مۇستافا چالىق ئەپەندى ئۇيغۇرلار توغرىلىق ئۈچ قېتىم مەخسۇس سان چىقارغان ھەم نۇرغۇن ئۆزىمۇ نۇرغۇن ماقالىنى يازغان ھەم بۇ ماقالىلارنىڭ كۆپىنچىسى ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى مەدەنىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ۋەزىيىتى توغرىسىدا يېزىلغان ئەمدى ھەممىسىنى قوشاپ كەلگەندە شەرقىي تۈركىستان داۋاسىغا ھەقىقەتەن رەھمەتلىك مۇستافا چالىق ئەپەندىنىڭ قوشقان تۆھپىسى زور دېيىشكە بولىدۇ.
شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىنىڭ سابىق رەئىسى ھامۇتخان گۆكتۈرك ئەپەندى مەرھۇم مۇستافا چالىق ئەپەندىنىڭ ئۇيغۇر دەۋاسىنىڭ ئىلمىي جەھەتتىن تۈركىيەدە تونۇلۇشىغا قوشقان تۆھپىسىنىڭ زور ئىكەنلىكىنى، چۈنكى ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلدىن تارتىپ يىلدا ئۈچ سان چىقىرىۋاتقان ژۇرنالنىڭ تۈركىيەدە ناھايىتى كۆپ كىشى تەرىپىدىن ئوقۇلىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
مەرھۇم دوكتور مۇستافا چالىقنىڭكى بۇ تۈركىيە كۈنلۈكى ئىسمىدىكى بۇ ژۇرنال مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلدىن بېرى تۈركىيەدە نەشر قىلىنىۋاتقان بىر ژۇرنال. بۇ ژۇرنال تۈركىيەدىكى ھۆكۈمەت دائىرىلىرىگە، زىيالىيلارغا ۋە ئاممىۋى تەشكىلاتلار تەرىپىدىن ۋە تۈرك زىيالىيلىرىنىڭ بەك ئەھمىيەت بېرىپ ئوقۇيدىغان بىر ژۇرنال. بۇ كىشى بۇ ژۇرنالدىكى ماقالىلىرىدىن ھەم كۆرگىنىمىزدەك مۇشۇ شەرقىي تۈركىستانغا بولغان ئۆزىنىڭكى بىر ئالاقىسى ۋە مۇھەببەتى نەتىجىسىدە ناھايىتى كۆپ ئىنسان بۇ ژۇرنالنى ئوقۇغان ۋە بۇ ژۇرنال شەرقىي تۈركىستان داۋاسىنىڭ تۈركىيەدە تولىنىشى ۋە تۈرك زىيالىيلىرى تەرىپىدىن كۈن تەرتىپكە ئېلىنىشى ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم بىر ژۇرنال بولغانلىقىنى چۈشىنىمەن.
مۇستافا چالىق ئەپەندى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئالتىنچى يىلى تۈركىيەنىڭ گۈمۈشخانا ۋىلايىتىدە دۇنياغا كەلگەن. ئەنقەرە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ سىياسەت فاكۇلتېتىنى پۈتتۈرگەندىن كېيىن، ئامېرىكىدىكى دېنۋېر ئۇنىۋېرسىتېتىدە خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر كەسپىدە ماگىستىرلىقنى پۈتتۈرگەندىن كېيىن، تۈركىيە باش مىنىستىرلىقىدا ئىشلىگەن. بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن ئالتىنچى يىلى خىزمىتىدىن ئىستېپا بېرىپ، يازغۇچىلىق ئىشلىرى بىلەن شۇغۇللىنىشقا باشلىغان بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
بەشىنچى دېكابىر كۈنى گېرمانىيەنىڭ داڭلىق ئاپتوموبىل شىركىتى ۋولكسۋاگېن كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ئۇزۇندىن بېرى تەقەززالىق بىلەن كۈتۈۋاتقان دوكلاتىنى ئېلان قىلغان دوكلاتتا ئۇنىڭ ئۈرۈمچىدىكى ئاپتوموبىل زاۋۇتىغا ئەپ بارغان تەكشۈرۈش نەتىجىسىدىن مەلۇمات بېرىلگەن لېكىن تەكشۈرۈش نەتىجىسى ۋولكسۋاگېن شىركىتىنى خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق رايونىدىكى زاۋۇتىنى تاقاشقا چاقىرىپ كېلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنى ئۈمىدسىزلەندۈرگەن بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر گېرمانىيەنىڭ داڭلىق ئاپتوموبىل شىركەتلىرىدىن ۋولكسۋاگېن گۇرۇھى بەشىنچى دېكابىر كۈنى ئۆزىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى ئاپتوموبىل زاۋۇتىغا قارىتا ئېلىپ بارغان مۇپەتتىش دوكلاتىنىڭ نەتىجىسىنى ئېلان قىلىپ تەكشۈرۈشتە ئۇنىڭ ئۈرۈمچىدىكى ئاپتوموبىل زاۋۇتىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ مەۋجۇتلۇقىغا ئائىت ھېچقانداق دەلىل بايقالمىغانلىقىنى ئېلان قىلغان ۋولكسۋاگېن گۇرۇھى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىنى تاقاش ھەققىدىكى بېسىمى ۋە گېرمانىيە ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ يىل بىرىنچى ئايدىن باشلاپ ئىجرا قىلىشقا باشلىغان تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنىڭ تەلىپىگە بىنائەن بۇ يىل ئالتىنچى ئايدا ئۆزىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىغا قارىتا ئەمگەك تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان ئىدى ۋولكسۋاگېن شىركىتىنىڭ ئاشكارىلىشىچە مەزكۇر شىركەت ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىغا قارىتا مۇپەتتىش تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنى گېرمانىيەدىكى لۆنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋە سودا مەسئۇلىيىتى ناملىق ئەمگەك مۇپەتتىش تەشكىلاتىغا ھاۋالە قىلغان ھالبۇكى، لۆنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋە سودا مەسئۇلىيىتى تەشكىلاتى ۋولكسۋاگېننىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىغا قارىتا ئەمگەك تەكشۈرۈشى ئېلىپ بېرىشتا خىتاينىڭ شېنجېن شەھىرىدىكى بىر قانۇن شىركىتى بىلەن ھەمكارلاشقان. ۋولكسۋاگېن شىركىتىنىڭ بەشىنچى دېكابىر ئېلان قىلغان مەلۇماتىدا ئاشكارىلىنىشىچە، ئەمەلىي تەكشۈرۈشنى ئىجتىمائىي مۇپەتتىشلىك، خەلقئارا ۋە خىتاي قانۇنلىرىدا مول تەجرىبىسى بولغان شېنجېندىكى قانۇن شىركىتى ئۈستىگە ئالغانىكەن. ھالبۇكى، ۋولكسۋاگېن شىركىتىنىڭ تەكشۈرۈش دوكلاتىنىڭ ئىشەنچلىك دەرىجىسى دەرھال بۇ ساھەدىكى مۇتەخەسسىسلەر ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىدا سوئال پەيدا قىلدى. ئۇلارنىڭ قارىشىچە، خىتاينىڭ رېئاللىقى ۋە ئۇيغۇر رايونىنىڭ مەۋجۇت ۋەزىيىتىدە ۋولكسۋاگېننىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىغا قارىتا مۇستەقىل ۋە بىتەرەپ تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش مۇمكىنچىلىكى يوق ئىكەن. ۋولكسۋاگېن شىركىتىنىڭ سىجىللىق ۋە بىر پۈتۈنلۈك ئالاقە ئىشلىرى دىرېكتورى نىكولاي لودى ئالتىنچى دېكابىر بىۋاسىتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا دوكلاتنىڭ قىسقىچە خۇلاسىسى ئېلان قىلىنغانلىقىنى بۇ دوكلاتنىڭ تولۇق مەزمۇنىنى بىز بىلەن ئورتاقلىشالمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى نىكولاي لودىنىڭ كۆرسىتىشىچە ئۇ بۇ تەكشۈرۈشنىڭ تەپسىلاتىغا دائىر مەسىلىلەرگە باھا بېرەلمەيدىكەن. نىكولاي لودى مۇنداق دېدى، بىز مۇپەتتىش دوكلاتىنىڭ تولۇق مەزمۇنىنى ئېلان قىلمايمىز، بىز پەقەت دوكلاتنىڭ خۇلاسە قىسمىنى ئېلان قىلدۇق. لېكىن مەن لۆنىڭ شىركىتى بىلەن خىتايدىكى قانۇن شىركىتى توختاملىشىپ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتقا قارىتا ئېلىپ بارغان تەكشۈرۈش خىزمىتىگە مۇناسىۋەتلىك ھەرقانداق مەسىلىگە باھا بېرەلمەيمەن. بۇ مېنىڭ باھا بېرىش كاتېگورىيەمدىكى ئىش ئەمەس. لېكىن نىكولاي لودى Volkswagen شىركىتى خىتايدا سانلىق مەلۇمات توپلاش، تەمىنلەش ئىشلىرىنىڭ مۈشكۈللۈكىنى ئېتىراپ قىلىدىغانلىقى، خىتايدا ئەمگەك مۇپەتتىش خىزمىتى ئېلىپ بېرىشنىڭ مۇرەككەپلىكىنى قەيت قىلدى. ئۇ مۇنداق دەيدۇ، تەكشۈرگۈچىلەر خىتاي قانۇنىدىكى يېقىنقى ئۆزگىرىش سەۋەبىدىن خىتايدا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشتا سانلىق مەلۇمات توپلاش ۋە يۆتكەشنىڭ تەكشۈرۈش ئۈچۈن مۇۋاپىق ھۆججەتلەرگە ئېرىشىشنىڭ خىرىسىگە دۇچ كېلىدىغانلىقىنى بىلىدۇ. ناھايىتى ئېنىقكى، خىتايدا مەلۇم شەرتلەر ئەمگەك مۇپەتتىشىنىڭ تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشىنى تېخىمۇ مۇرەككەپلەشتۈردى. شۇڭا بۇ تەكشۈرۈشكە مۇناسىۋەتلىك بارلىق ئۇچۇر ۋە مەلۇماتلارغا شىركىتىمىز ئېلان قىلغان خۇلاسە دوكلاتىدىن ئېرىشەلەيسىز. بىراق Volkswagen-نىڭ دوكلاتىنىڭ ئىشەنچلىك دەرىجىسى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە بەزى غەرب پارلامېنتلىرى تەرىپىدىن ئۇنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق رايونى دەپ تەرىپلىنىپ كەلگەن بۇ رايوندىكى زاۋۇتىنى تاقاشنى تەلەپ قىلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىدا تېخىمۇ كۆپ سوئال پەيدا قىلماقتا. گېرمانىيە تەھدىت ئاستىدىكى خەلقلەر جەمئىيىتىنىڭ قارىشىچە بۇ تەكشۈرۈشنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئېغىر ۋەھشىيلىك سادىر قىلىۋاتقان بۇ رايوندا ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالماسلىق كېرەككەن بۇ تەشكىلاتنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىشلىرىغا مەسئۇل دىرېكتورى ھاننو شەدلېر ئالتىنچى دېكابىر زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ Volkswagen ۋە بۇ تەكشۈرۈشنى ئېلىپ بارغان ئورۇننىڭ ئۇنىڭغا تېخىمۇ كۆپ چۈشەنچە بېرىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈردى. ھاننو شەدلېر مۇنداق دەيدۇ، مەن تەكىتلىمەكچى بولغان بىرىنچى نۇقتا، بۇ تەكشۈرۈشنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي تىللىق خەلقلەرگە قارىتا كەڭ كۆلەملىك ۋەھشىيلىك سادىر قىلىۋاتقان ئەھۋالدا ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى ھەرگىز ئۇنتۇپ قالماسلىق كېرەك. ئىلگىرى تەقىبلەشلەر سەۋەبىدىن بۇ رايوندىن ئايرىلغان بىر قانچە ئەمگەك مۇپەتتىش شىركىتىگە سېلىشتۇرغاندا بۇ قېتىملىق تەكشۈرۈش ئىنتايىن مۈشكۈل ئەھۋالدا ئېلىپ بېرىلغان شۇڭا ۋولكسۋاگېن شىركىتى بىلەن بۇ تەكشۈرۈشنى ئېلىپ بارغان ماركۇس لۆنىڭ بۇنىڭ قانداق يوللار بىلەن ئېلىپ بېرىلغانلىقىغا قارىتا تېخىمۇ كۆپ چۈشەنچە بېرىشكە ئېھتىياجلىق ۋولكسۋاگېن شىركىتىنىڭ قەيت قىلىشىچە، مۇپەتتىش شىركىتى بۇ يىل ئون بىرىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىگە قەدەر ۋولكسۋاگېننىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىدا ئىشلەيدىغان بىر يۈز توقسان يەتتە نەپەر خىزمەتچىگە قارىتا تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغان بولۇپ، بۇلارنىڭ بىر يۈز ئەللىك نەپىرى خىتاي خىزمەتچى، قىرىق يەتتە نەپىرى ئۇيغۇرلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئاز سانلىق مىللەتلەر ئىكەن. ۋولكسۋاگېن زاۋۇتىدىكى ئاز سانلىق مىللەتلەر خىزمەتچىلىرىنىڭ يىگىرمە ئۈچ پىرسەنتىنى ئۇيغۇرلار تەشكىل قىلىدىغانلىقى بىلدۈرۈلمەكتە. ۋولكسۋاگېننىڭ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتىدا تەكشۈرۈش ئارقىلىق خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتىنىڭ يىگىرمە توققۇز بىر يۈز ئون بىر ۋە بىر يۈز ئون بەشىنچى نومۇرلۇق ئەھدىنامىلىرىغا خىلاپ ھېچقانداق ھادىسە بايقالمىدى مۇپەتتىش قىلغۇچى ئورۇن زاۋۇتتىكى خىزمەتچىلەر ئارىسىدا مەجبۇرىي ئەمگەك ياكى ئىشلەمچىلەرنى مەجبۇرىي ئىشلىتىشنىڭ ھېچقانداق ئالامىتىنى بايقىمىدى دېيىلگەن بىراق ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى ئادرىئان زېنېز ئالتىنچى دېكابىر، ئېكىستە ئېلان قىلغان ئۇچۇرىدا، يېڭى شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى دەلىللەردىن رايوندىكى كەسپىي ماھارەت ئۆگىتىش ئورۇنلىرىنىڭ ۋولكسۋاگېن بىلەن بىرلىشىپ ئەمگەك يەرمەنكىسى ئۆتكۈزگەنلىكى، ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ خىل كەسپىي ماھارەت ئۆگىنىش ئورۇنلىرىغا قايتا تەربىيەلەش لاگېرلىرىدىن ئەۋەتىلگەنلىكى مەلۇم بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. ئادرىيان زەنىزنىڭ ئاشكارىلىشىچە، ساقچى ھۆججەتلىرى ئادىلجان ھاشىم ئىسىملىك بىر ئۇيغۇرنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئونىنچى ئايدا تۇتقۇن قىلىنىپ، ئون سەككىزىنچى يىلى بىرىنچى ئايدا كەسپىي ماھارەت ئۆگىتىش ئورنىغا ئەۋەتىلگەنلىكىنى، ئۇنىڭ بۇ خىل زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچى كىشىلەردىن بىرى ئىكەنلىكىنى كۆرسەتمەكتە ئىكەن. لېكىن نىكولاي لاودى ۋولكسۋاگېننىڭ رايوندىكى كەسپىي تەربىيەلەش ئورۇنلىرى بىلەن ھەمكارلاشقانلىقىنى رەت قىلماقتا ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە ۋولكسۋاگېن يېقىنقى بەش ئالتە يىل مابەينىدە ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىغا خىزمەتچى قوبۇل قىلىپ باقمىغان نىكولاي لاودى ئەگەر بايانلاردا بىزنىڭ ياكى ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتنى باشقۇرۇۋاتقان شىركەتنىڭ تەربىيەلەش ئورۇنلىرى بىلەن بىرلىشىپ ئىش قىلغانلىقىمىز ياكى ئۇلار بىلەن ھەمكارلاشقانلىقىمىز ئېيتىلغان بولسا، بىز شۇنى ئېيتالايمىز، بىزنىڭ بۇ خىل كەسپىي تەربىيەلەش ئورۇنلىرى بىلەن ھېچقانداق ھەمكارلىقىمىز بولمىدى. بىز يېقىنقى بەش، ئالتە يىلدىن بېرى زاۋۇتىمىزغا ھېچقانداق يېڭى خىزمەتچى قوبۇل قىلىپ باقمىدۇق، دەپ كۆرسەتتى. ھالبۇكى، لۆنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋە سودا مەسئۇلىيىتى تەشكىلاتىنىڭ مەسئۇلى ماركۇس لۆنىڭنىڭ مۇخبىرىمىزغا ئېيتىشىچە، ئۇلار ۋولكسۋاگېننىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىنى ئەركىن تەكشۈرۈشكە مۇۋەپپەق بولغان. ماركۇس لۆنىڭ ئالتىنچى دېكابىر مۇخبىرىمىزغا ئەۋەتكەن يازما باياناتىدا ۋولكسۋاگېننىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىدا ئىشلەيدىغان بىر يۈز توقسان يەتتە نەپەر خىزمەتچىنىڭ يېقىنقى ئۈچ يىللىق خىزمەت توختامى ۋە مائاش ئەھۋاللىرىنى تەكشۈرگەنلىكى قىرىق قېتىم سۆھبەت ئۆتكۈزگەنلىكى شۇنىڭدەك زاۋۇتنى ئەركىن تەكشۈرۈشكە مۇۋەپپەق بولغانلىقىنى يىغقان سانلىق مەلۇماتلارنىڭ ئىزچىللىقى ۋە مۇۋاپىق ياكى ئەمەسلىكىنى سېلىشتۇرغانلىقىنى بىلدۈرگەن لېكىن ھاننو شەدلېرنىڭ قارىشىچە مەزكۇر رايوننىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ھېچقانداق بىر ئىشنى ئۆز ئەركىنلىكى بىلەن قىلىۋاتقانلىقىغا ھۆكۈم قىلىش مۇمكىنچىلىكى يوق ئىكەن. ھاننو شەدلېر مۇنداق دەيدۇ، ئىشچىلارنىڭ ئۆزى ئەركىنلىك بىلەن كەلگەنلىكىنى بىلمەيمىز، بۇنى بىلەلمەيمىز. چۈنكى رايوندا مىليونلىغان ئۇيغۇر جازا لاگېرلىرىغا قامالغان، يۈز مىڭلىغان كىشى تۈرمىلەردە ياتماقتا، نۇرغۇن كىشى مەجبۇرىي ئەمگەككە تۇتۇلماقتا. شۇڭا بۇ رايوندا مۇستەقىل تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش مۇمكىنچىلىكى يوق. لۆنىڭ ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە ئۇنىڭ تەكشۈرۈشى چەكلىك دائىرىدە، زاۋۇت بىلەن چەكلەنگەن بولۇپ، رايوندىكى سىياسىي ئارقا كۆرۈنۈش نەزەرگە ئېلىنمىغان. مېنىڭچە ئۇ سۆزىنى مەقسەتلىك ۋە ناھايىتى ئېھتىيات بىلەن تاللاپ ئىشلەتكەن بولۇپ، شىنجاڭدىكى مەۋجۇت مەسىلىنى ئاتلاپ ئۆتۈپ كەتكەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بولسا ۋولكسۋاگېننىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىنى ئۇيغۇر رايونىدا يۈز بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن ئايرىپ قارىغىنى بولمايدىغانلىقىنى تەكىتلىمەكتە. بۇ تەشكىلاتنىڭ ئالتىنچى دېكابىر ئېلان قىلغان باياناتىدا ئېيتىشىچە خىزمەتچىلەرنى تەكشۈرۈش كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئەمگەك ئەھۋالىنى تەكشۈرۈشتە ئىنتايىن مۇھىم بولسىمۇ بىراق زىيارەت قىلىنغۇچىلار ئۆزلىرىنىڭ ۋە ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ بىخەتەرلىكىدىن ئەنسىرىگەن ئەھۋالدا ئىشەنچلىك ئۇچۇر بىلەن تەمىن ئېتەلمەيدىكەن ۋولكسۋاگېننىڭ تەكشۈرۈش دوكلاتى ياۋروپا كېڭەشىنىڭ پىرېزىدېنتى چارلىز مىشېل بىلەن ياۋروپا كومىتېتىنىڭ رەئىسى فون دېر لېيېن خانىم يەتتىنچى دېكابىر كۈنى بېيجىڭدا ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاي باشلىقلار يىغىنىغا قاتنىشىدىغان بىر ۋاقىت ئېلان قىلىندى مەلۇم بولۇشىچە كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتى تۆتىنچى دېكابىر ياۋروپا رەھبەرلىرىگە خەت يېزىپ سۆھبەتتە ئۇلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىگە قاتتىق پوزىتسىيە تۇتۇشى خىتاي دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدا باستۇرۇشنى كۈچەيتىۋاتقان ئەھۋالدا ئۇنىڭ بىلەن نورمال مۇناسىۋەت قىلمايدىغانلىقىنى ئېيتىشى ھەم ئۇنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت باشقا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى جاۋابكارلىققا تارتىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشىنى تەلەپ قىلغان ئىدى
يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى